ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ລາຍການຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ຂອງວິທະຍຸສຽງອາເມຣິກາ ເຊິ່ງພວກເຮົາຈະສອນທ່ານກ່ຽວກັບຄຳສັບທີ່ໃຊ້ໃນຂ່າວ ນີ້ແມ່ນຄຳສັບທີ່ທ່ານ ອາດໄດ້ຍິນໃນຂ່າວກ່ຽວກັບທຸລະກິດ ໃນລະດູການພັກຜ່ອນທີ່ຜ່ານມາ ມັນແມ່ນຮ້ານຂາຍຍ່ອຍຊື່ວ່າ Macy's ແລະ Best Buy ທີ່ໄດ້ສັນຍາການສົ່ງເຄື່ອງພາຍໃນໜຶ່ງຊົ່ວໂມງ ດ້ວຍການບໍລິການໃໝ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ eBay Now ໜຶ່ງປີຕໍ່ມາ ບໍ ລິສັດ eBay ໄດ້ຂະຫຍາຍການບໍລິການ ແລະ ຄູ່ແຂ່ງຂັນຂອງເຂົາເຈົ້າຈຳນວນຫຼາຍກໍໄດ້ປາກົດຂຶ້ນ ລ່າສຸດແມ່ນບໍລິສັດໃໝ່ຈາກເມືອງຊານຟຣານຊິສໂກ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Six Doors Startup ໝາຍເຖິງການເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວບາງຢ່າງ ມັນມັກຖືກໃຊ້ໃນຂ່າວກ່ຽວກັບບໍລິສັດໃໝ່ ເຊິ່ງແມ່ນທຸລະກິດທີ່ຫາກໍເລີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ພະຍາຍາມທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງຕົນເອງເປັນບໍລິສັດໃໝ່ ບັດນີ້ເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ຍິນຄຳວ່າ startup ພາສາອັງກິດຂອງທ່ານກໍຈະດີພໍທີ່ຈະຮູ້ຄ ຳສັບໃນຂ່າວນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຫຍັງ